ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ ຢູກຢາຫຼາຍຢ່າງສຳລັບຄົນແກ່ຊະລາມີພິດມີໄພ ນັກຄົ້ນຄວ້າເວົ້າວ່າ ຢາຫຼາຍຊະນິດທີ່ຄົນໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີປະມານ 1 ລ້ານຄົນ ທີ່ມີອາຍຸແກ່ກວ່າ 70 ປີ ທີ່ໃຊ້ສອຍ ອາດສ້າງຄວ າມເສຍຫາຍຫຼາຍກວ່າທີ່ຈະເປັນສິ່ງທີ່ດີ ຄວາມເສຍຫາຍນັ້ນນຳພາໃຫ້ເປັນພິດໄພໃນດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ໃນບາງກໍລະນີເຖິງແກ່ຄວາມຕາຍຍ້ອນ ຄວາມຫ່ວງໃຍນັ້ນເຮັດໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າທັງຫຼາຍ ນະທີ່ມະ ຫາວິທະຍາໄລ University of South Australia ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ຄົ້ນຊອກຫາເອົາວິທີທາງຊົດຊ່ວຍທ່ານໝໍທີ່ໃຫ້ຢູກຢາຕ່າງໆ ທີ່ອາດເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ເໝາະສົມອີກແລ້ວ ອົງການສາທາລະນະສຸກໂລກເວົ້າວ່າ ຄົນທີ່ມີອາຍຸແກ່ກ ວ່າ 70 ປີ ເຖິງຫຼາຍກວ່າ 1 ສ່ວນ 3 ກິນຢາການແພດຢ່າງໜ້ອຍ 6 ຢ່າງຕໍ່ມື້ຕໍ່ວັນ ທີ່ເປັນການທະວີ ການຈະເປັນອາການອັນບໍ່ຖືກບໍ່ດີຈາກຢາຕ່າງໆນັ້ນ ການໃຊ້ສອຍຢາຫຼາຍຊະນິດທີ່ກໍຮຽກກັນວ່າ ໂປລີຟາມາຊີ ເປັ ນຄວາມສ່ຽງອັນສຳຄັນສຳລັບຜົນຂ້າງຄຽງຈາກການໃຊ້ຢາການແພດ ຄົນທີ່ແກ່ກວ່າ 75 ປີ ມີຄວາມສ່ຽງເປັນພິເສດທີ່ການໃຊ້ຢານານາຢ່າງ ເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ລົ້ມ ງົງ ສັບສົນ ຖືກພະຍາບານໂຕ ຫຼື ຕາຍຍ້ ອນ ຍານາງ ດັອກເຕີ ເອມີລີ

ກ
ຳລັງຄົ້ນເບິ່ງວິທີການເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນໂດຍປອດໄພ ການໃຫ້ຢູກຢາອັນບໍ່ຖືກຕ້ອງແກ່ຄົນໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍທີ່ແກ່ຊະລາ ຍານາງ ຣີບ ກຳລັງຄົ້ນຄວ້າເອົາວິທີການການຊີ້ນຳອັນດີເລີດ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານໝໍທັ ງຫຼາຍຈະສາມາດໃຫ້ຢາຕ່າງໆ ແລະ ວິທີການດັ່ງກ່າວຈະສາມາດຖືກບັນຍັດໃສ່ສະຖານທີ່ການດູແລຄົນແກ່ຊະລາໄດ້ແບບໃດກັນ ໜັງສືລາຍງານໂດຍ Royal Commission into Aged Care Quality and Safety ຮູ້ເຫັນວ່າ ການໃຊ້ສອຍເກີນສ່ວນຢາ Antipsychotic ຢູ່ ໃນສະຖານທີ່ການດູແລຄົນແກ່ຊະລາ ເປັນບັນຫາໃນດ້ານສຸຂະພາບອັນສຳຄັນທີ່ແຕະຕ້ອງຄຸນນະພາບຂອງຊີວິດຂອງຄົນໃນສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ ຍານາງກໍເວົ້າວ່າ ຢູ່ທີ່ສະຖານທີ່ດູແລຄົນແກ່ຊະລາ ການໃຫ້ຢ າອັນບໍ່ຈຳເປັນ ຕົກເປັນ 20 ເປີເຊັນ

ຂອງແຜນການຂອງການປິ່ນປົວບຸກຄົນຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງ ຍານາງຊີ້ແຈງອີກວ່າ ຄົນອົດສະເຕຣລຽນທີ່ແກ່ຊະລາທົ່ວໄປເປັນອາການໃນດ້ານສຸຂະພາບໂດຍຊຳເຮື້ອເຖິງ 4 ຢ່າງ ແລະ ໃຊ້ຢູກຢາ 6 ຊະນິດເປັນປະຈຳ ທີ່ຢາໜຶ່ງເປັນຢາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ທີ່ສາມາດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ກວ່າຜົນໄດ້ຜົນດີ ມັນບໍ່ແມ່ນແຕ່ພຽງແຕ່ມັນແຕະຕ້ອງສະຖານທີ່ການດູແລຄົນແກ່ຊະລາຊື່

to talk about your medicine, s how you're managing with them, whether you're having any side effects, and whether you need to continue all of the medicines that you're taking. It is important to keep a list. That way, if you do find yourself going to hospital, You v e got a complete list of your medicine that can be a paper list in your wallet ມັນມີສິ່ງຕ່າງໆຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ຄົນທັງຫຼາຍສາມາດລືມເບິ່ງໄດ້ ການທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໃຊ້ສອຍ ຢູກຢາ ມັນບໍ່ແມ່ນແຕ່ prescription medication ຢາທີ່ຖືກສັ່ງໃຫ້ໃຊ້ ທີ່ຕ້ອງຖືກລື້ມພິຈາລະນາເບິ່ງ ແຕ່ກໍແມ່ນຢາທີ່ບໍ່ຕ້ອງມີໃບສັ່ງຢາເພື່ອຈະຊື້ມັນດ້ວຍ ຕະຫຼອດເຖິງຢູກຢາບຳລຸງ ແລະ ຢູກຢາຂອງການແພດອື່ນໆນຳ ການຖອນໂຕອ ອກຈາກການແພດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ເປັນລະບົບການທີ່ຕ້ອງມີຄວາມແນະນຳຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນດ້ານຢູກຢາການແພດ ທ່ານໝໍເວົ້າວ່າ ການຢຸດໃຊ້ຢາໃດໜຶ່ງຢ່າງກະທັນຫັນ ທີ່ອາດຖືກໃຊ້ສອຍມານານແລ້ວ ແມ່ນ ເປັນສິ່ງທີ່ຄວນຖືກກະທຳໂດຍມີຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານ Sue Elderton ຜູ້ຈັດການນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດຂອງ Carers Australia

if something is going wrong carers carers who who are responsible for this stuff need
the same ການດູແລທີ່ບໍ່ມີການໃຫ້ຄ່າຈ້າງ ດັ່ງຈາກຄອບຄົວ ແລະ ເພື່ອນມິດ ກໍສາມາດມີບົດບາດໃນການຊູດຊ່ວຍຄົນແກ່ຊະລາ ແລະ ທ່ານໝໍ ໃນການເຝົ້າລະວັງເບິ່ງຢູກຢາ ຜູ້ບໍລິໂພກສາມາດຫາເອົາຄວາມແນະນ ຳໂດຍຟຣີໆ ກ່ຽວກັບຢູກຢາທີ່ຕ້ອງມີໃບສັ່ງຢາ ຢູກຢາທີ່ບໍ່ຕ້ອງມີໃບສັ່ງຢາ ແລະ ຢາສະໝຸນໄພ ຢາແຮ່ທາດ ແລະ ຢາໄວຕາມິນ ໄດ້ຜ່ານ NPS Medicine Line ໂດຍໂທຫານ້ຳເບີໂທລະສັບ 1300 633 424 ໄດ້ຈາກທຸກແຫ່ງໃນປະເທດອົດສ ະຕຣາເລຍ
ຢາກຟັງເລື່ອງຕ່າງໆຫຼາຍຕື່ມດັ່ງດຽວກັນນີ້ບໍ່ ຈົ່ງຟັງທີ່ Apple Podcast Google Podcast Spotify ຫຼື ທຸກເມື່ອທີ່ທ່ານຟັງພອດຄາສ